ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກວດກາພັກລັດເປີດເຜີຍວ່າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນແກ່ເອກະຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ຂາດການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສ້າງບັນຫາຫ ຍຸ້ງຍາກໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າການອະນຸຍາດທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສານງານກັນດັ່ງກ່າວ ມີຈຳນວນລວມກັນເຖິງ 2,223 ໂຄງການ ແລະ ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມ ກັນກວ່າ 11 ລ້ານເຮັກຕາ ຊຶ່ງຄິດເປັນສັດສ່ວນທີ່ເກີນກວ່າ 46 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຍັງເປັນການອະນຸຍາດທີ່ຜິດກົດໝາຍອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະກວດກາ ຢືນຢັນວ່າ ດິນນີ້ເປັນດິນຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດິນແຕ່ລະປະເພດ ຖ້າມີການຫັນປ່ຽນມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ດິນສະຫງວນນີ້ນະ ປ່າສະຫງວນ ດິນທີ່ມັນຖືກ ໂຄງການກໍຕ້ອງໄດ້ອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຕິ ຖ້າເປັນດິນປອກໂຫຼ້ນ 100 ເຮັກຕານີ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕິ ອັນນີ້ລະ ຜ່ານມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຖາມເບິ່ງ ພະແນກແຜນການກໍວ່າບໍ່ມີບົດ ແນະນຳຂອງກະຊວງແຜນການ ກະເລີຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານກັນ ແລະ ເປັນແນວນັ້ນ ອັນນີ້ຢາກໃຫ້ຄິດ ແລະ ຢາກໃຫ້ເຮັດຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ເຮົາກໍພັກດຽວລັດດຽວ ເຮັດອີ່ຫຍັງກໍຢາກໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ ຍິ່ງໄປ ກວ່ານັ້ນ ການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນຈຳນວນຫຼາຍ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ່ງໃນສັງຄົມລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ເພາະພະນັກງານລັດໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົ ນ ເພື່ອນຳໄປສົ່ງມອບໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນ ເປັນການສ່ວນຕົວເປັນສຳຄັນ ສ່ວນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນ ກັບໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ເມື່ອສົມທຽ ບກັບລາຄາທີ່ດິນຕົວຈິງ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະໄດ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍສາມາດດຳເນີນ ມາດຕະການໄດ້ພຽງການສະເໜີຕໍ່ຄະນະກວດກາເພື່ອ ໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບຕາມການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງກໍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລ າວຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງຢ່ອນຍານຫຼາຍກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ສະບັບປັບປຸງ 2022 ນີ້ ຢູ່ໃນມາດຕາ 28 29 30 ຊັດເຈນຄົບ ຖ້ວນແລ້ວ ແຕ່ວ່າພ ວກເຮົາປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນວ່າເຮົາບໍ່ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຄົນຜິດນີ້ລອຍນວນຢູ່ ສຸດທ້າຍມັນກໍໂງຄືນໄປສ້າງກົນໄກເພື່ອແກ້ໄຂຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ກະທຳຜິດ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນວ່ າຕຳແໜ່ງສູງ ຫຼື ຕ່ຳ ເອົາອອກສື່ມວນຊົນໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ ຜູ້ນັ້ນກະທຳຜິດ ບໍ່ເປັນຢ້ຽມຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ມັນກະຢ້ານ ຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດຫັ້ນນະ ອັນນີ້ເຮັດຜິດແລ້ວກະຜິດໄປກະບໍ່ຢ້ານເດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັ ນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການກວດກາສຳປະທານ ທີ່ດິນທຸກໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ວ່າທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການຍົກເລີກສຳປະທາ ນທີ່ດິນໄດ້ພຽງ 101 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ຈາກທັງໝົດ 2,223 ໂຄງການ ຊຶ່ງໃນນີ້ເກີນກວ່າ 1,700 ໂຄງການ ເປັນສຳປະທານທີ່ດິນຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈາກຈີນ ແລະ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ໂຄງການ ເປັນການອະນຸຍາ ດໃຫ້ສຳປະທານໂດຍອຳນາດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນມາດຕະການກວດກາໂດຍອຳນາດຂັ້ນສູນກາງ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພະນັກງ ານລັດ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກວດກາໄດ້ພຽງແຕ່ 460 ໂຄງການ ຄິດເປັນ 20 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຂອງສຳປະທານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ສ່ວນທ່ານນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ ຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ມີປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 628,000 ຄອບຄົວ ທີ່ຄອບຄອງທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂອງລັດ ຈຶ່ງບໍ່ມີສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ ຈະຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກ ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ໄປຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດການຍົກຍ້າຍທີ່ຊັດເຈນໄດ້ໃນເວລານີ້ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຍັງບໍ່ມີງົບປະມານ ຈຶ່ງຕ້ອງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປ ະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ເຊິ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 10 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ 2023 ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ